۽ فرعون چيو ته اي سردارؤ! مون اوهان لاء پاڻ کان سواء ڪو ٻيو معبود نه ڄاتو آهي. پوء اي هامان! مون لاء سرن جو کورو ٻار. پوء مون لاء هڪ ماڙي بڻاء ته مان موسيٰ جي معبود ڏانهن چڙهان ۽ آئون بيشڪ کيس ڪوڙن مان ڀايان ٿو.